ستر ٻه سؤ اڻهتر آيت کان وٺي هينئر ٻه سؤ ايڪهتر آيت تائين پڙهيسون هاڻي اڳ ۾ ڳالهه هن جو ذڪر ڪيوسون يؤتي الحڪمت من يشاء جنهن کي الله تعاليٰ چاهي ٿو دانائي ڏئي ٿو سياڻپ سمجه ڏاهپ پنهنجو حڪمت ڏئي ٿو جنهن کي چاهي تنهن کي ڏئي ٿو. ومن يؤت الحڪمت فقد اوتي خيرا ڪثيرا پوء جنهن کي الله تعاليٰ حڪمت ڏني، ڏاهپ، سياڻپ ڏني، پنهنجو حڪمت ڏني، ان کي ڄڻ خير ڪثير ڏنائين، تمام گهڻو خير ڏنائين، چڱائي ڏنائين، تمام گهڻي ڀلائي ڏنائين. وما يذڪر الا اولو الالباب.

يعني الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو جو مطلب آهي ته الله تعاليٰ اهو پنهنجي ڪتاب ۾ لکي ٿو اهو توهان جي فائدي ۾ لکي ٿو توهان کي ان جو اجورو ڏيندو توهان کي ان جو آخرت ۾ هن دنيا ۾ ٻنهي ۾ توهان کي ان جو بدلو ڏيندو يعلمه الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو ڄاڻي ٿو معنيٰ آئون ڄاڻان ٿو جو مطلب اهو ڪونهي آئون ڄاڻان ٿو بس چپ ڪري ويهي رهيس ڄاڻي ڄاڻي ٿو ته معنيٰ هن جو توهان کي بدلو ڏيندو وما للظالمين من انصار پر جيڪي ظلم ڪرڻ وارا آهن ان ڳالهه کي نٿا مڃين يا جيڪي ڪافر آهن پوء انهن جو ڪو مددگار ڪونهي آخرت منجهه ان تبدو الصدقات فنعما هي جيڪڏهن ظاهر ڪريو ٿا صدقات ڏيڻ صدقات يعني ظاهر پڌرا ڏيو ٿا ماڻهن جي موجودگي ۾ ڏيو ٿا جو ٻيا به ڏسن ٿا ته اهو به سٺو آهي، ان تبدو الصدقات فنعما هي ته پوء اها نعمت آهي، اها ڄڻ ڀلي ڳالهه آهي، واهه واهه ڀلائي، واهه واهه ڀلائي آهي، سائين ڏيورالي صاحب چئي ٿو واهه واهه ڀلائي معنيٰ سٺي ڳالهه، معنيٰ ٻين کي به هڪڙو ٿيندي ٿيندو ته انسٽيگيشن ٿيندي ٻين کي به خيال ٿيندو ته ڀئي اسين به ڏيون هي ماڻهو ڏئي ٿو چڱائي جيڪڏهن ڏئي جو ڪم اهو ڪجي جو ٻين کي به رغبت ٿئي لاڙو ٿئي ٻين جي دلين دليون به ان ڏانهن ورن ته اهو سٺو آهي ته ڀلي پوء ڏيکاري ڏجي ڀلي پڌرو ڪري ڏجي وان تخفوها جيڪڏهن ڳجهي نموني سان ڏجي جو ڪنهن کي خبر نه پئي ساڄي هٿ سان ڏجي ته کاٻي هٿ کي خبر نه پوي ته اهو ٿيو هڪڙو ڄڻ راز رکڻو جنهن کي ڏجي ٿو ان جو ۽ پنهنجو به پنهنجو معنيٰ انهي سينس ۾ ته وڏائي ڪونه ٿو ڪري ماڻهو تڪبر هٺ ڪونه ٿو ڪري رياء ڏيکاء ان ۾ ڪونه ٿو ڪري ۽ ٻئي جي ڀلا اهو آهي جو هن کي شرمندو نه ٿيڻو پوندو ٻين جي آڏو ته ڀئي هن فلاڻو هن کي ڏئي ٿو فلاڻو هن کي ايئن ٿو ڏئي هون ٿو ڏئي ٻنهي جي لاء اهو انهي معنيٰ ۾ سٺو آهي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء ۽ جيڪڏهن ڏيو ٿا محتاجن کي يعني جن کي ضرورت آهي فقير آهن فهو خير لڪم ته اهو توهان جي لاء سٺو آهي يعني ڳجهو ڏيڻ به سٺو آهي چڱو پڌرو ڏيڻ به سٺو آهي ٻئي نمونا سٺا آهن ويڪفر عنڪم من سيئاتڪم ائين ڪرڻ سان ڄڻ توهان جو الله تعاليٰ جيڪي مدايون آهن سي ميٽي ڇڏيو، يڪفر، ڪفر، ڪفر آهي ميٽائي ڇڏڻ، جيئن انهن تي هٿ ڦيري ڇڏڻ جو توهان اکر لکو ڪو واريء تي مطلب ته ڪنهن مٽيء تي يا پليٽ تي، هاڻ وري ماڊرن زماني ۾ به ٺاهيون اٿن پنهنجون سليٽون ٻارن جي لاء ته اهو ائين ڪري وري ائين هٿ ڦيربو ته اهو ڊهي ويندو هليو. اسان فرهي ڌوئندا هئاسون جڏهن ٻارڙا هوندا هئاسون ته پوء پٽيء تي لکندا هئاسون وري پوء انهن کي فلاڻي شيء سان، فلاڻي پاڻي سان، ان سان ان سان ان جو ماڻهو ڊاهيندو هو. هاڻي سليٽن تي يا اهي جيڪي پليٽون سليٽون هيون پنهنجون ان تي يا فرهي تي ته هاڻي اها ڄڻ ميٽائڻ جي معنيٰ آهي ڪفر، ڪفر معنيٰ لڪائڻ. ڪافر اهو آهي جيڪو لڪائي ٿو حق کي پر جيڪو هاري آهي اهو به ڪافر ان معنيٰ ۾ ته اهو جيڪو ٻج کي لڪائي ٿو جو جيئن پکي کڻي کائي نه وڃي هليو جو ٻج وري اتان ڦٽي نڪرندو پوء ڄڻ انهيء ڪري هاريء کي به چئجي ٿو ڪافر ته پوء انهيء معنيٰ ۾ هت ڪفر جي معنيٰ هت پازيٽو آهي معنيٰ ته ميٽائڻ براين کي توهان جون برايون ميٽائي ٿو ويڪفر عنڪم من سيئاتڪم والله بما تعملون خبير ۽ الله تعاليٰ جيڪي توهان ڪريو ٿا تنهن جي ڄاڻ رکي ٿو خبير خبر رکي ٿو خبير آهي

تعملون جيڪي توهان والله بما تعملون خبير الله جيڪو توهان ڪريو ٿا الله اهو ڄاڻي ٿو هاڻ ٻئي تعم يعلمه ۽ هتي تعملون خبير خبير هاڻ اهي ٻئي ڳالهيون ٿيون هاڻي اچون ٿا وري نذرتم من نذر جي لفظ تي جيڪو توهان باس باسيو ٿا هاڻي باس ڪهڙي آهي جيڪا ماڻهو باسي ٿو جيڪو نذر نذر جي معنيٰ ڇا آهي

محررا فتقبل مني انک انت السميع العليم هاڻي اها ڄڻ هن کي ٻار ڪونه هو يا هن جي لاء گهريائين ٿي دعا ته يارب مون کي دعا ڏي يا هاڻي هن کي ٻار ٿي ويو هليو ته جڏهن صحت سان عافيت سان ٻار ڄڻيان پنهنجو پٽ هجي ته ڀلو ڪم آهي هن جي خيال ۾ هوندو ته پٽ ٿيڻ ڏي اهو آئون توکي ڏيندس محررا توکي آئون بس حريت ڪري يعني آزاد ڪري تنهنجي حوالي ڪندس يعني هو پنهنجو ٽيمپل جو يا جيڪو چئجي هن جي مسجد آهي جيڪا به هن جي عبادت گاهه جيڪو آهي ان جي سروس ڪندو اهو ماڻهو ٻار جيڪو منهنجو ڄڻيندس آئون اهو آئون تنهنجي حوالي ڪنديس، تنهنجي نذر ڪنديس. نذر ان معنيٰ ۾ باس، باس به هاڻ ٻار ماڻهن کي نٿو ٿئي، ٻار پوء چوندا يا رب مون کي ڏي پوء ڀلا تو کي ئي ڏيندس. ان ان خيال سان پوء ماڻهو مطلب پوء به ڪن ٿا آهن مطلب ته بني اسرائيل ۾ به ائين ڪندا هئا ۽ پنهنجو اسان وٽ به ماڻهو جا چوندا يا رب مون کي ڏي ته سهي ڀلا پوء ڏي ته سهي پوء آئون تنهنجي حوالي ڀلا هيء ڪندس يا هو ڪندس ڇا ڪندس. هاڻي اها ڳالهه ٿي ته ڄڻ اها مائي جيڪا آهي عمران جي گهر واري جيڪا يعني حضرت حنا حضرت مريم عليه السلام جي ماء اها چئي ٿي ته يا الله مون کي تون ڏي مون کي ته ڏنو اٿئي هاڻي پيٽ ۾ آهي هن جي پيٽ ۾ پر هاڻي چئي ٿي ته پيٽ ۾ جڏهن آهي ته به وري ماڻهو ڊڄي ٿو مارٽلٽي انفينٽ انفينٽ مارٽلٽي ٻاراڻو ٻار ان چوندي گذاري ٿا وڃن ته ڪنهن به خيال سان هن چيو ته هي جيڪو منهنجي پيٽ ۾ آهي ما في بطني منهنجي پيٽ ۾ جيڪو ٻار آهي اهو تون مون کي صحيح سالم ڪري مون کي ڏجان ته آئون تنهنجي حوالي ڪنديس فتق ما في بطني محررا فتقبل مني پوء مون کان قبول ڪجان اهو بس تنهنجي حوالي مطلب ته تنهنجي ڪندو اهو پنهنجو سروس ڪندو تنهنجي ٽيمپل جي تنهنجي عبادت گاهه جي تنهنجي مسجد جي جيڪا به

ته هي ٻار جيڪو آهي سو ڇا ٿيندو يا ذڪر آهي يا انثيٰ آهي ميل آهي يا فيميل آهي ٻار جي خبر پئجي ٿي وڃي پر هاڻي اڳي زماني جيستائين هي مشينون ڪون هيون تيستائين ٻار جي خبر ڪون جيستائين وڃي ڄڻي ماڻهو عورت جيڪا ڄڻي ماء جيڪا ڄڻي ته هاڻي جڏهن ڄڻيائين ته خبر پئي اڙي تنهنجي ماء هيء ته نياڻي آهي، ڌيء آهي منهنجي هاڻ ڇا ڪريان؟ هاڻي هن کي خيال ٿيو ته الا الله کي قبول پوندي ڌيء ڪي نه پوندي، ڇو جو ان کان اڳ ۾ جيڪي به واقعا هيا، اڳ ۾ جيڪي نذر جا اهو نذر جا ٻار جيڪي هئا سي هميشه مرد هئا اڳ ۾ عورت ڪونه هئي ۽ پوء هاڻي ان ان لحاظ کان ڏسون ته پهريان جي تورات ۾ يا ٻيا ڪتاب جيڪي بائبل جا آهن انهن منجهه ڪهڙا ڪهڙا نذر ٿيل آهن.

اهڙي نموني سان سيميول نبي جيڪو آهي سو نذر هيو اهڙي نموني سان سيمسن جنهن کي ٿا چون سيمسن ڊلائيلا جي فلم ٺاهيائون هاڻي ته الائي آهي الائي ڪونهي پر ڪنهن زماني ۾ ٺاهيو دليلا ۽ سيمسن سيمسن جيڪو آهي سو دان جيڪو آهي ان جي پٺ اولاد منجهان آهي پوء هو وري وڙهي ٿو پنهنجي فلسطينين سان بهرحال ان اهو به ڄڻ نذر آهي هاڻي نذر جو بيان جيڪو آهي سو ڪتاب جيڪو نمبرس جو آهي ان ۾ ڇهون ڇهون نمبر چيپٽر ۾ آهي ته ڪهڙي قسم جا ماڻهو نذر تي ڪهڙيون پابنديون آهن جيڪو نذر ٿو ڪجي ان جو وار ڪونه ڪٽبا هو ڪوبه جيڪا شراب جي شيء يا جيڪا ٺهي ٿي پنهنجي انگورن منجهان ڪابه شيء هو ڪونه کائيندو پيئندو ۽ پنهنجو عبادت ڪندو ۽ حرام شيء پليت شيء رجس شيء جيڪا ناپاڪ شيء جيڪا آهي سا نه کائيندو ۽ پنهنجو الله جي ڪم ۾ مشغول هوندو وغيره اهي هنن جا هڪڙي خاص خاص جو نقطا هيا پوء ان کي هيئن ڪرڻو پوندو هيئن ڪرڻو پوندو پوء هاڻي سيمسن ڊلائيلا جي ڪهاڻي ۾ جيڪو آهي ته پوء مائي ان کان پڇي ٿي راز پوء وري ان جا وار ڪٽي ٿي ته پوء ان جي طاقت ختم ٿي ٿي وڃي هلي وغيره اها ڳالهه نذر جي حساب سان پر بهرحال اسان هتي ڏسون ٿا ته حضرت مريم جي ماء جيڪو ٻار ڄڻيو مريم عليه السلام جيڪا ڄڻي ننڍڙي ته هاڻي اها ٿي وئي نذر هاڻي پوء ڏنائين پنهنجي ٽيمپل کي جو اتي حضرت زڪريا عليه السلام جيڪو ان جو ڄڻ ماسڙ هيو يعني ماسي ان جي هئي ايلزبيٿ اها هن جي گهر واري هئي ان وٽ وڏي ٿي ته هاڻ حضرت زڪريا ڏٺو ته هن ٻار لو وري پوء پاڻ پالين پئي يا ڇا ته هن جي ڪوٺڙي ۾ وڃي ڏسي ته فروٽ پيو آهي هي پيو آهي چي هي ڀائي هي فروٽ ڪٿان آيو آهي هي ته موسم ئي ڪونهي ڪا ڇا ڳالهه آهي پوء هن چيو حضرت مريم عليه السلام چيو ته پنهنجو اهو مون کي الله تعالٰي وٽان مليو آهي ڀئي حضرت زڪريا عليه السلام ته هو پا پاڻ به ڄڻ پيغمبر آهي هڪڙو پنهنجو پريسٽ آهي ڇا آهي پر ته به هن جو هڪڙو يقين جيڪو آهي سو وڌي ويو هليو چي ته ڀئي هن ٻار جي هيڏي الله تعاليٰ ٻڌي ڳالهه جو هن کي هيڙو فروٽ جيڪو هينئر موسم ئي جنهن جي ڪونهي ڪو اها هن کي عطا ٿو ڪري ته مون کي ڇو نه ڏيندو جيڪو بنا موسم جي فروٽ يعني اولاد مون کي ڏئي حالانڪه هو چڙهي ويو پنهنجي عمر کان ۽ هن جي گهر واري به جيڪا سو پوڙهي ٿي وئي هلي پوء الله تعاليٰ هن کي به ڏنو پنهنجو اولاد زڪريا عليه کي پنهنجو يحيٰ عليه السلام به هاڻي يحيٰ عليه السلام ۽ ان کان پوء وري حضرت مريم جو جيڪو پٽ ٿو ٿئي اهو پنهنجو الله تعاليٰ پنهنجي قدرت سان ڏئي ٿو ان جو ڪو مڙس ڪونهي ڪو ڪهڙي ڳالهه ڪونهي اهو جيڪو پيدا ٿو ٿئي ته اهو به ڄڻ هڪ نذر هاڻ اهي ٽئي ڄڻ مسلسل حضرت مريم جي حضرت مريم مريم خود ۽ ان جو پٽ ۽ حضرت يحيٰ عليه السلام اهي خود نذر آهن ٽئي ڄڻا ان کان اڳ ۾ سيميول نبي سمسون ۽ ان کان پوء ٻيا جيڪا به اڳ ۾ نالا ورتاسون يوسف عليه السلام نذر فلاڻو نذر اهي سڀئي جو الله تعاليٰ جو ڪم ڪيائون الله تعاليٰ جي راهه ۾ ڪم ڪيائون اهي سڀئي ڄڻ نذر هئا هاڻي اسان وٽ ڏسون ٿا ته ڀئي ماڻهو ٻئي هنڌ ڏسون ٿا قرآن شريف منجهه هاڻي اولاد کان سواء ڪا ٻي شيء به نذر ڪري سگهجي ٿي باس باسي سگهجي ٿي ته آئون هيئن ڪندس يا الله هيئن ڪندس هي منهنجو ڪم پورو ڪري يا ڇا ته آئون هيئن ڪندس ته هاڻي ان منجهه به حضرت مريم عليه السلام جو وري به ذڪر سورت وري مريم ۾ هي سورت آل عمران ۾ هيو جيڪو پهرين ڳالهه ڪئيسون هاڻي هي وري سورت مريم منجهه

ته چئجان انهن کي فقولي اني نذرت للرحمان صوما مون الله تعالي جي نالي تي نذر ڪيو آهي روزو رکڻ يعني مون روزو رکيو آهي ڳالهائڻ جو روزو آهي يعني آئون ڳالهائيندس ڪونه کائڻ پيئڻ جو به روزو رکجي ٿو ڳالهائڻ جو به روزو رکبو هو اڳ ۾ هاڻ اسان جي شريعت ۾ ڄڻ اهو ڪونهي ته ماڻهو ڳالهائڻ جو روزو رکي پر حضرت مريم عليه السلام چيو ته مون

يعني ڪيئن چئجان ڪيئن اها چوندي چوندي معنيٰ اشاري سان تون چئجان ته آئون روز روزي سان آهيان بس ڳالهائڻ جو روزو آهي مونکي آئون ڳالهائيندس ڪونه پوء سمجهي ويندا ڳالهه پوء فلن اڪلم اليوم انسيا ان ڪري آئون پوء ڳالهائيندس ڪونه اهو مطلب اشاري سان هن کي چئي ڇڏجان اڄ ڪنهن ماڻهو سان ڪونه ڳالهائيندس فاتت به قومها تحمله پوء ٻار کي حضرت عيسيٰ عليه السلام ننڍڙو ٻارڙو ان کي کڻي آئي پنهنجي قوم وٽ تحمله قالوا يا مريم انهن ماڻهن چيو ان کي اي مريم لقد جئت شيء جئت شيئا فريا تون تمام اوپري شيء کڻي عجب جهڙي شيء کڻي آئين ڪهڙي شيء کڻي آئي آهين يعني ٻار ڪٿان تو آندو تنهنجي شادي ڪونهي ٿيل يا اخت هارون، اي هارون عليه السلام جي ڀيڻ، يعني هارون عليه السلام جيڪو لوائي، هي به مائي به لوائي آهي، انهيء ڪري ان لحاظ کان ڀيڻ آهي ان جي، يا اخت هارون ما ڪان ابوڪ امرأ سوء، تنهنجو پيء جيڪو هو عمران جيڪو هو سو ته اهڙو ڪونه هو بڇڙو،

۽ فرمائي ٿو ته آئون الله جو ٻانهو آهيان آتاني الڪتاب مون کي الله تعالٰي ڪتاب ڏنو آهي وجعلني نبيا ۽ مون کي نبي بنايو اٿس ۽ پنهنجو ننڍي هوندي ئي ڳالهائي ٿو مطلب اهو ٻار آهي هڪڙو جيڪو ننڍي هوندي ڳالهائي ٿو ٻيا به ٻار آهن قرآن شريف منجهه يا روايتن منجهه جيڪي ننڍي هوندي ڳالهائين ٿا پر هن جو ڄڻ نص قرآن جي منجهان ئي ثابت آهي ته ننڍي هوندي ئي ڳالهائي وجعلني مبارڪا مون کي مبارڪ ڪيو اٿس اين ما ڪنت جتي به آئون هجان

۽ جنهن ڏينهن آئون اٿاريو ويندس ذلڪ عيسي ابن مريم اهو آهي حضرت عيسيٰ عليه السلام جيڪو مريم جو پٽ آهي قول الحق الذي فيه يمترون اهو سچي ڳالهه اها آهي جنهن جي متعلق تهين پنهنجو شڪ ۾ پئجي ويا آهيو هاڻي اها ڳالهه ٿي حضرت مريم عليه السلام جي نذر ڪرڻ جي جيڪو باس باسيائين ته آئون روز مطلب ته مون باس باسي آهي روزي رکڻ جي

پنهنجو هي هي آيت آهي اڻٽيهين آيت آهي ٻاويهين نمبر سورت جي الحج جي پر ان کي سمجهڻ جي لاء ٿورو اڳ ۾ پهچي ٿا وڃون جو حضرت ابراهيم عليه السلام جو ذڪر شروع ٿو ٿئي پنهنجو اڻٽيهين ڇويهين آيت کان وٺي الله تعاليٰ فرمائي ٿو واذ بوانا لابراهيم مڪان مڪان البيت اسان مقرر ڪئيسون يعني ڏيکاريسون حضرت ابراهيم عليه السلام جڏهن پنهنجا ٻار ڇڏي آيو وڃي فاران جي ان پهاڙين جي ڀرسان مڪو جتي مڪو ته ٿئي شهر پنهنجو جتي ڪعبة الله ٺهندو هتي جڏهن ڇڏي ويو پوء اسان ڏيکاريوسون ان کي مس بوانا ته هتي حضرت آدم عليه السلام هتي ٺاهيو هو. حضرت نوح عليه السلام جي زماني ۾ جڏهن طوفان آيو ته ان ۾ ان جا آثار مٽجي ويا هليا پوء الله تعاليٰ ڏيکاريو حضرت ابراهيم عليه السلام کي ته هتي آهي اها جڳهه جيڪو اسان پهريون گهر ٺاهيو هو عبادت جو اهو اتي آهي ان جو ذڪر سورت آل عمران ۾ ايندو اذ بوانا لابراهيم مڪان البيت گهر جي جاء جيڪا سا اسان ڏيکاريسون، حضرت ابراهيم عليه السلام کي مقرر ڪئيسون ته هي هتي آهي، الا تشرڪ بي شيئا ۽ ان کي چيوسون ته ڪي شريڪ نه ڪجان ڪئي ڪيو وڃي ڪنهن به شيء کي الله تعاليٰ سان وطهر بيتي للطائفين ۽ طائف طواف ڪرڻ وارن جي لاء اسان جي گهر کي پاڪ رک پاڪ رک معنيٰ هتي جيئن اڳئين زماني ۾ ڪو ماڻهو پنهنجو ڇا چئبو آهي بت جيڪي آڻي رکيائون يا وري رسول الله صلي الله عليه وسلم کان اڳ ۾ بت اچي رکيائون ڪنهن زماني ۾ ته اهڙي نموني سان ماڻهن کي اهو شوق ٿيندو آهي پنهنجا بت پراوا پنهنجا کڻي آڻي رکن انهن جي عبادت ڪن ته پوء انهن کان اسانجي هن گهر کي پاڪ ۽ صاف رکجان طهر بيتي للطائفين والقائمين والرڪع السجود جيڪي طواف ڪن ۽ جيڪي بيهن يعني نماز جيڪي پڙهن ۽ جيڪي رڪوع ڪن ۽ جيڪي سجود ڪن انهن جي لاء اسان جي گهر کي پاڪ ڪر، واذن في الناس بالحج ۽ سڏ ڪر ماڻهن کي حج جي لاء يعني حضرت ابراهيم عليه السلام کي ڪير ڪونهي ماڻهو اتي چي تنهن سڏ ڪر بس چي سڏ ڪٿ ڪيان ڪو ماڻهو ئي ڪونهي ڪو چي تون اتي بيهي بس ابو قبيس جيڪو جبل آهي ان تي تون سڏ ڪر ۽ آئون پاڻهي ماڻهن کي موڪليندس. پوء الله تعاليٰ ڄڻ اهڙو بندوبست ڪيو جو حضرت ابراهيم عليه السلام تي سڏ ڪيو ته حج تي اچو. پوء هت ماڻهو جيڪي ٻڌن ٿا، جيڪي ڄمندا قيامت تائين انهن سڀني ٻڌو، پنهنجي انهن جي روحن ٻڌو ته پوء اچن ٿا جيڪي جن لبيڪ اللهم لبيڪ انهيء سڏ جو جواب آيو. اذن في الناس بالحج هاڻ هو جڏهن چوي ٿو لبيڪ اسين آياسون يا رب اسين آياسون اچون ٿا بس ته اهو هن جو جواب آهي جيڪو حضرت ابراهيم عليه السلام سڏ ڪيو تنهن جو ته اذن في الناس بالحج انسان ذات ۾ حج جو سڏ ڏي ياتوڪ رجالا ماڻهو ايندا تو ڏانهن علي ڪل ضامر ۽ پنهنجو سڀئي هيڻن ڏٻرين اٺن تي ايندا ياتين من ڪل فج عميق ايندا پيا جو پنهنجي پري پراهن رستن کان ليشهدوا منافع لهم ته جيئن منافع الله تعالي جيڪي هنن لاء رکيا آهن نفعي جون ڳالهيون اهي انهن جي شهادت ڏين يعني اهي اچي ڏسن اکين سان پنهنجي ويذڪروا اسم الله في ايام معلومات ۽ الله تعالي جو ذڪر ڪن، الله تعالي جي ڳالهه ڪن، تهليل ۽ تحريم، تڪبير ۽ تمجيد ڪن الله تعالي جي ويذڪروا اسم الله في ايام معلومات علي ما رزقهم من بهيمة الانعام ۽ کائين پنهنجو جيڪي ڍور انعام جيڪي اسان جانور چوپايا

فهو خير له، اهي حرمات اهي شعائر الله آهن ۽ انهن کي جي ڪو ان جي عزت ڪري ٿو تحريم ڪري ٿو پنهنجو ومن يعظم حرمات الله فهو خير له اهو هن جي لاء سٺو آهي عند ربه الله وٽ جيڪو عذاب جيڪي آهن اهڙيون جڳهيون انهن جو الله تعالٰي فرمايو ته انهن جي عزت ڪريو حرمات واحلت لڪم الانعام الا ما يتلي عليڪم ۽ حلال ڪيا ويا توهان لاء چوپايا سواء انهن جي الا ما يتلي عليڪم

او تهوي به الريح يا ان کي هوا کڻي وڃي هلي في مڪان سحيق پراهين جاء تي کڻي وڃي ذلڪ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب پوء جيڪو تعظيم ڪري ٿو الله جي جڳهين جي نشانين جي شعائر الله جي جيڪو تعظيم ڪري ٿو انهن جي قلبن کي الله تعالي جيڪو آهي سو پرهيزگار بنائي ٿو يعني تعظيم ڪرڻ وارو جو بي بي ادب بي مراد با ادب با مراد جيڪو تعظيم نٿو ڪري قرآن جي جيڪو تعظيم نٿو ڪري ڪتاب جي جيڪو تعظيم نٿو ڪري حديث جي جيڪو تعظيم نٿو ڪري علماء جي جيڪو تعظيم نٿو ڪري ڪعبة الله جي جيڪو تعظيم نٿو ڪري مڪي مڪرم جي جيڪو تعظيم نٿو ڪري مدينه منور جي جيڪو تعظيم نٿو ڪري ٻيا جيڪي مطلب الله اولياء الله آهن انهن جي يا اولياء الله جي جڳهين جي ته پوء اهو جيڪو آهي سو بيڪار ماڻهو آهي پر جيڪو تعظيم ڪري ٿو ادب ڪري ٿو ته بامراد آهي بي باادب بامراد بي ادب بي مراد بي بي ادب جيڪو آهي سو بي مراد آهي نڀاڳو آهي چٽ کاتي جو ڪا ڪم جي ڳالهه ڪونهي انسان جڏهن ٻين جو ادب ڪرڻ سکندو اولياء الله جو ادب ڪرڻ سکندو جڳهين جو جيڪي مقامات آهن تعظيم جا انهن جي عزت ڪرڻ سکندو تڏهن هو جيڪو الله تعاليٰ هن جي دل کي پاڪ صاف ڪندو تقوي تقوي القلوب ٿيندي هن جي هاڻي اهي ڳالهيون ڪجهه ڪيونسون اڃا ڳالهيون گهڻيون آهن هن م سلسلي ۾ نذر نذر نذور جون باسن باسن جي ڳالهيون اڃا آهن پر هاڻي هتي اسين ڪلام کي